ທ່ານພິພັດ ຣັດຊະກິດປະການ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງໃນຫຼັກການ ທີ່ຈະປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ກັບແຮງງານໃນໄທ ພາຍໃນເດືອນ ມັງກອນ 2024 ໂດຍຖືເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ລັດຖະບານໄທຈະມອບໃຫ້ກັບແຮງງານມີຝີມືທຸກຄົນ ຊຶ່ງລວມເຖິງແຮງງານລາວ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ທຳງານໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ ແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງເທົ່າໃດນັ້ນ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບຝີມືຂອງແຮງງານແຕ່ລະຄົນເປັນສຳຄັນ ໂດຍອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາຈະປັບຂຶ້ນ ກໍຄື 400 ບາດຕໍ່ວັນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສິດແ ກ່ບັນດານາຍຈ້າງ ໃນການທີ່ຈະພິຈາລະນາປັບຂຶ້ນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ແຮງງານຄົນໃດໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານພິພັດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄຳວ່າ 400 ຈະໄດ້ໃນພາກສ່ວນໄໜບ້າງ ເຣົາຕ້ອງຈ່າຍ pay by skill ຄຳວ່າ 400 ຈະໄດ້ພາກສ່ວນໃດແດ່ ເຮົາຕ້ອງຈ່າຍ pay by skill ເພາະວ່າບໍ່ຢ່າງນັ້ນ ແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂ້າມຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຂົ້າມາສູ່ປະເທດໄທເຮົາ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຝຶກເຂົາເຖິງ 6 ເດືອນ ເຖິງ 1 ປີ ຈະມາກິນຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳເທົ່າກັບຄົນເຂົາມີຄວາມສາມາດແລ້ວໄດ້ຢ່າງໃດ ອັນນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳກັບຜູ້ປະກອບການດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າຄົນທີ່ upskill ໄປແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າຝ່າຍນ າຍຈ້າງເຂົາພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍ ເຊິ່ງກໍຄົງຈະຕ້ອງມີການປະກາດເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານໄທໄດ້ຜ່ອນຜັນໃຫ້ແຮງງານລາວ ພະມ້າ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ໃຫ້ສາມາດ ທຳງານໃນໄທຕໍ່ໄປໄດ້ ເຖິງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2024 ຫຼືວ່າເຖິງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2025 ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ໂດຍການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດການອະນຸຍາດໃຫ້ທຳງານໃນໄທ ເມື່ ອວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເມື່ອເຖິງກຳນົດດັ່ງກ່າວ ກໍຈະຕ້ອງເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ແຕ່ບັນດານາຍຈ້າງໃນໄທບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຈ້າງແຮງງານໃໝ່ເພື່ອທົດແທນໄດ້ທັນກັບກຳນົດເວລາດັ່ ງກ່າວ ລັດຖະບານໄທຈຶ່ງຂະຫຍາຍເວລາການທຳງານ ໃນໄທໃຫ້ກັບແຮງງານລາວ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ລ່າສຸດ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຄໍຣໍມໍ ຂອງໄທ ກໍຍັງໄດ້ປັບລົດຄ່າທຳນຽມວີຊາໃຫ້ກັບແຮງງາ ນລາວ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍທຸກຄົນທີ່ທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນໄທອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ແຮງງານທີ່ເຂົ້າມາທຳງານຕາມ MOU ທັງກໍລະນີ ແຮງງານທີ່ເຂົ້າມ າເຮັດວຽກຕາມ MOU ທັງກໍລະນີ 4 ປີ ຫຼືວ່າກໍລະນີປົກກະຕິ ຈາກເດີມຫັ້ນຈະຕ້ອງຊຳລະຄ່າທຳນຽມ 2,000 ບາດ ກໍຫຼຸດເຫຼືອ 500 ແລະ ເວລາຕໍ່ອາຍຸກໍຄືກັນ ຕ້ອງຊຳລະ 1,900 ບາດ ກໍເສຍ 500 ອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການ ຫຼຸດລາຄາອັນນີ້ ກໍຄືກຸ່ມແຮງງານທີ່ເຮົາມີມະຕິຜ່ອນຜັນຕາມມະຕິ ຄໍຣໍມໍ ເວລາກວດລົງກາວີຊາ ກໍຈະໄດ້ຮັບຫຼຸດລາຄາຈາກເດີມ 2,000 ເຫຼືອ 500 ບາດຄືກັນ ທັງນີ້ ກະຊວງແຮງງານໄທລາຍງານວ່າ ແຮງງານລາວໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 200,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນ ຫາກແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງໃນໄທ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ ນອີກຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ລັດຖະບານໄທອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ ຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະ ພະມ້າເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການຈັດຫາງານທີ່ສູງກວ່າ 1,300 ດອນລາສະຫະລັດ ສຳລັບແຮງງານແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຈະໄປທຳງານໃນໄທ ທີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງກວ່າລາວເກີນກວ່າຫ້າເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຄາດວ່າຈະມີແຮງງານລັກລອບ ທຳງານໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າແຮງງານບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນ ປະເມີນວ່າຍັງຈະມີແຮງງານລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດ ໝາຍໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງແຮງງານລາວທີ່ວ່າງງານໃນປັດຈຸບັນນີ້ດ້ວຍເກີນກວ່າ 400,000 ຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປລັກລອບທຳງານໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ລາຍງານ ຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA